به چيائون ته، ڪان يقول سفيهنا، ٺاهيندو هو اسان جو هڪڙو بيوقوف جن، علي الله، الله تي، شططا، اجايون ڳالهيون. ايترو ته جيڪي اسان وٽ ڳالهيون ٿينديون هن، اسان جو ڪو شرير جن، ڪو بيوقوف جن، اجايون الله تي ويٺو ڳالهيون ٺاهيندو آ. شرڪ ڪفر جهڙيون اها به اسان سمجهي آياسين ته اها اجائي ڳالهه به نه ڪبي. وانا ظننا، ۽ اسان ڀائيندا هئاسون اڳي.

اتان سمجهه ۾ ٿو اچي ته جيڪي ماڻهو قرآن ٻڌندا انهن ۾ پهرين اها برڪت ايندي ته ڪوڙ ان منجهان نڪري ويندو، صدق جي برڪت، وانه ڪان رجال من الجن ۽ ڪيترائي مرد رجال من الانس انسان يعوذون پناهه وٺندا ها برجال من الجن جنن مردن جي پوء اتي ويندا ها وڃي جاهليت جي زماني چوندا ها نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه اهو احاديث ۾ اچي ٿو ته جتي وڃي لاڏاڻي لاهيندا ها رات جو پوء اتي اهو هيڏي به منهن ڪري هيڏي به منهن ڪري ٻه ٽي دفعا چوندا ها معنيٰ ايندي ها ته هتان جو جيڪو سردار جن آهي ان جا پناهگير آهيون اسان متان هن جا حرڪتي جن اسان کي رات ايذائين اسان مسافر آهيون بابا هتي رهنداسين اهو لفظ چئي پوء قرار سان رهندا ها پوء ڏينهن جو جانور ٻانور ڪهي ڪا ماني واني ڪري ڦٽي ڪيون هليا ويندا ها جنن جي دعوت الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته هنن پنهنجي قوم کي وڃي اها ڳالهه به ٻڌائي ته ڪيترا ماڻهو مرد جنن ماڻهن مردن جي پناهه به وٺندا هئا فزادوهم رهقا پوء وڌايائون انهن جي آڪڙ رهندو اسان جنن جي انهن آڪڙ وڌائي نه ته ڪير ٿو ڪو ڪنهن کي نفعو نقصان پهچائي اها ته ڳالهه ئي ڪانهي اها به ڳالهه ڳالهه ڪيو ته ته ڪير نفعو نقصان ڇا اسان انهن کي ڪري سگهندا هئاسي خواهه مخواه رڳو

وانهم ظنوا ڪما ظننتم ۽ ٻيو هيء به ته انهن ڀانئيو هيو جيئن توهان ڀانئيو آهي ان لن يبعث الله احدا ته هرگز نه اٿاريندو الله ڪنهن کي گندو اعتقاد ٻيو هيء به هيو انسانن ۽ جنن ۾ ته الله ٻيهر ڪونه اٿاريندو اها به غلط ڳالهه آهي اٿبو سائين مرڻ کان بعد وري حساب ڪتاب ٿيندو اها ڳالهه به اسان قرآن ۾ ٻڌي آيا آهيون

مرڻ کان بعد نه اٿاريندو اها ڳالهه نه پر ڪنهن کي رسول نه ڪري اٿاريندو اها ڳالهه سو اسان رسول ڏسي آياسين جو سوال ئي ڪونه ٿو پيدا ٿئي ته رسول نه ايندو رسول آيو آهي وانا لما لمسنا السماء ۽ اسان هٿ لاتوسين آسمان کي معنيٰ وياسين آسمان ڏي فوجدناها پوء ڏٺوسون ان کي ملئت حرسا ڀريو پيو هو ڏاڍن چوڪيدارن سان شديدا ڏاڍا شهبا ۽ ۾ اماڙيون اماڙيون چوڪيدار ملڪوت اها ڀري بيٺي آهي سڄي. اسان آسمان تي هٿ لائڻ جي لاء اتان ڪن ڏيڻ جي لاء وياسين پر اتي تمام سخت پهرو هو موٽي پياسين. وانا ڪنا نقعد منها مقاعد للسمع ۽ ٻي هيء ڳالهه به ته اسان ويهندا هياسون ان جي ٻڌڻ وارين جاين تي جاتي اسان کي ويهڻو پوندو هو ڪي خاص لڪ لنگهڙا هوندا ها اتي وڃي ويهندا ها. ملائڪ ڳالهيون ڪندا آهن تقديرات جون اهي ٻڌي اچي هيٺ ڪندا ها جنن سان پنهنجي ڀوپن سان فمن يستمع الان پوء جيڪو ڪن ڏئي هينئر يجد له شهابا رصدا لهندو لهي ٿو پاڻ لاء اماڙي تيار ٿيل يجد له لهندو پنهنجي لاء شهابا اماڙي رصدا تيار ٿيل پوء تيار ٿيل اماڙي اٿس سائين ۽ وڃي ته خبر پئي سبب اهو آ قرآن جي عزت عظمت

پوء هاڻي توهان سڀئي گڏجي موحد ٿيو، مؤمن بڻجو، نبي جي امت ٿيو، ان رسول کي مڃيو، بس. وانا ظننا، اسان هيء به سمجهيو هيو ته لن نعجز الله، الله کي ڪڏهن به ٿڪائي نه سگهنداسون في الارض، زمين ۾، ولن نعجزه هربا، ۽ نه ٿڪائينداسون ان کي ڀڄي نڪري، ڪاڏي ڀڄي وڃون خدا کان، اها به ڳالهه سمجهه ۾ آئي آهي. تنهنڪري ايڏي رب قادر جي قوت کان ڪاڏي وڃبو؟

وانا منا المسلمون ۽ اسان ۾ ڪجهه فرمانبردار آهن. منا القاسطون ڪيترا ظالم آهن بي انصاف. فمن اسلم پوء جن اسلام آندو فاولئک تحروا رشدا انهن ڳولهي ڪڍيو پنهنجو هدايت جو رستو. شابس آهي انهن کي. انهن ڄڻ پنهنجو رستو ڳولهي ڪڍيو اٿن. پاڻ ائين به پيا چون ايترا. الله سبحانه وتعالي چون پيا ته پوء انهن ڳولهي ورتو رستو پنهنجو.

لنفتنهم فيه جيئن انهن کي پرکيون ان ۾، الله تعاليٰ ٿو فرمائي اهي به ٻڌائين ته جيڪڏهن اهي ظالم سڌا هلن ها راهه تي ۽ چڱا ٿين ها ته ڏاڍا جيڪر هنن کي عيش ڪرايون ها لنفتنهم فيه جيئن انهن کي پرکيون ها اتي مطلب ته دنيا جي جهان ۾ الله تعاليٰ جون نعمتون آهن هر هڪ شخص تي اهي جي ظالم سڌا ٿين ها ته ڏاڍو سٺو ٿئي ها. ۽ اسان انهن کي پرک ڪريون ها اتي ومن يعرض عن ذڪر ربه جيڪو رب جي ذڪر کان منهن موڙيندو اي قرآن کان يسلڪه عذابا صعدا موڪليندو انهن کي ڏاڍي عذاب ۾ الله تعاليٰ موڪليندو ڏاڍي عذاب ۾ ان المساجد لله ۽ هي به چئو انهن کي ته بيشڪ سجدي جون جايون الله جون آهن فلا تدعوا مع الله احدا سجدو ٻئي کي نه ٿيندو

يڪونون عليه مٿس انبوهه ڪرڻ تي هئا، قريب هئا ته انبوهه ڪن، ڪافر انبوهه پيا ڪن انهيء تي. قل انما ادعو ربي، اي نبي تون چوين ته مان سڏيان ٿو پنهنجي رب کي، ولا اشرڪ به احدا مان شريڪ انهي پروردگار سان ڪنهن کي نٿو ڪريان. قل اي نبي تون به هيء ڳالهه به چوين هان اني لا املڪ لڪم ضرا ولا رشدا ۽ چؤ ته ناهي منهنجي هٿ ۾ توهان جو ڪو نفعو نه ڪي نقصان، مالڪ ناهيان توهان جي نفعي نقصان جي.

ورسالاته ۽ ان جا نياپا ايترو منهنجي قبضي ۾ آهي ته الله جي خبر توهان کي پهچايان، نياپا ٻڌايان، ٻيو مان کي نفعو نقصان توهان جي لاء ڪونهي ڪجهه به هٿ ۾. نبي اهي ڳالهه چوي ته. ۽ يعص الله جيڪو بي فرماني ڪري الله جي، ورسوله ان جي رسول جي، فان له نار جهنم خالدين فيها پوء بيشڪ باهه جهنم جي هميشه هوندي انهي ۾ ابدا. حتي اذا راوا ما يوعدون آخر جڏهن ڏسندا واعدي ڪيل.

اي نبيء تون هيء ڳالهه به چئو، آن نٿو ڄاڻان، ما ادري، نٿو ڄاڻان، اقريب، ڇا ويجهو آهي، ما توعدون، اها جنهن جو توهان کي وعدو ڪيل آهي، ام يجعل له ربي امدا، يا رکيو آهي رب ان جي لاء ڪو عرصو، امد، عرصو ڪو آهي، جلد ٿيندو يا دير سان، اها ما خبر ناهي ته ڪهڙي حساب توهان سان ٿيندو. الله جي حوالي. عالم الغيب، اهو ڳجهه ڄاڻندڙ آهي. فلا يظهر علي غيبه پوء نه ظاهر ڪندو، پوء نه ٿو واقف ڪري، علي غيبه پنهنجي غيب تي، پنهنجي ڳجهه تي، ڪنهن کي. الله اهڙو آهي جو پنهنجي ڳجهه تي ڪنهن کي واقف نه ٿو ڪري، الا من ارتضي من رسول مگر جو رضامند ٿئي ڪنهن رسول کان، ڪنهن رسول تي رضامند ٿي ۽ پوء کڻي هن کي پنهنجي ڪا غيب جي خبر ٻڌائي، وحي الاهي وغيره ته ائين ٿي سگهي ٿو. ڇو؟ فإنه يسلڪ پوء بيشڪ اهو موڪلي ٿو من بين يديه ان جي اڳيان ومن خلفه ۽ ان جي پٺيان رصدا پهري وارا. الله تعاليٰ جڏهن مٿون آسمان مون موڪلي ٿو غيب هاڻي ڄڻ هتي راز انهيء حجاب جو پهري جو ظاهر ٿو ٿئي ته رب تعاليٰ موڪلي ٿو وحي الٰهي، جبرائيل عليه السلام کي ٿو ڏئي، ستر هزار ملائڪن جي پهري ۾ حديث ۾ ٿو اچي ته لهي ٿو اچي نبي سائين کي ٿا پهچائين. پوء اها امانت پهتي فإنه نزله عليٰ قلبڪ دل تي آئي. جبرائيل عليه السلام سان ستر هزار ملائڪ ٿا اچن ايڏي شديد پهري سان ٿو لهي قرآن. پر جڏهن نبيء جي قلب تي آيو ته بس پوء پهرو ختم. جيئن لوح محفوظ ۾ مٿي پهرو ڪونهيس تيئن نبيء جي قلب تي پهرو ڪونهيس، اها عجيب قسم جي هڪڙي مناسبت آهي. ملڪوت ۾ رب تبارڪ و تعاليٰ ايڏو پهرو ڏياري ٿو موڪلي، پر جڏهن ناسوت جي عالم ۾ قرآن ٿو اچي ته پوء پهرو لهي ٿو وڃي.

واحصيٰ ڪل شيء عددا ۽ هر شيء جا ان جي رسولن وٽ آهي ان کي به ڄاتائين الله تعاليٰ ڄاتو آهي انهيء شيء کي جيڪا پاڻ وٽ اٿس ۽ ڄاتائين جيڪا رسولن وٽ آهي احاطه جي معنيٰ ڄاڻڻ معنيٰ جيڪي رسول وٽ آهي ان کي به رب ڄاڻي ٿو جيڪي پاڻ وٽ اٿس ان کي به ڄاڻي ٿو ان جا عدد شمار به سمجهي ٿو تنهن ڪري رب تبارڪ تعاليٰ کان ته ڪا ڳالهه مخفي ڪانهي اهو ئي الله آهي جيڪو مالڪ آهي سڄي ڪائنات جو صاحب ۽ سنڀاليندڙ آهي جنهن انهيء طرح سان ساري معاملي کي محفوظ رکيو آهي. هاڻي مطلب هي ٿيو وڃي ته الله تعاليٰ جيڪا ڳجهه جي خبر ڪري ٿو سو اها به پنهنجي مرضيء سان رسول کي جيڪا ٻڌائي. فرشتن جي پهري سان اها اچي ٿي. اهي چوڪيون رکيون ٿي وڃن ته شيطان متان اتان ڪا کڻي وٺي شيء. يا اها معنيٰ ته. ته رسول کي جيڪا ڳالهه ٻڌائي وئي سا اها ته عصمت سان محفوظ آهي رسول معصوم ٿيو انبيا جي معلومات ۾ ڪنهن شڪ شبي جي گنجائش ڪانه ٿي رهي ٻين جي معلومات ۾ ڪئي طرح جا احتمال آهن اهو فرق آهي تنهن ڪري فيصلو هي ٿيندو هڪڙي معلومات آهي نبيء جي اها قطعي آهي اهو فيصلو ٿيل آهي ٻي معلومات آهي وليء جي اها قطعي ناهي ڇو ته انهي تي ڪو خبر آيل پهري سان ناهي جيڪا قلب تي الهام هن جي تي نازل ٿيو آهي قلب هن جو به ڪو اهڙيء طرح سان معصوم ناهي ولي چئبو ئي غير نبيء کي آ. نبي ته نبي آ، ولي چئبو آ تابعدار کي. تنهنڪري نبيء جي قلب وانگر قلب معصوم ان جو ڪونهي ۽ وري جيڪا خبر الهام جي هن تي پئي سا به ايڏي محفوظ ڪانهي. تنهنڪري نبيء جو جيڪو علم آ سو اهو محفوظ آ، معصوم آ. ولي جو علم محفوظ ۽ معصوم ناهي. اهو مظنون آ. تنهنڪري ڪشف ٿي پيو ظني. هاڻ اهو ظني ڪشف تڏهن معتبر آهي جڏهن قرآن ۽ حديث جي متفق هجي پر جڏهن برخلاف ٿيو ته پوء سٽي ڇڏ توهان کي عجب لڳي. هن ڳالهه تي فيصلو شريعت جو هيء آهي خواب ۾ ڪو شخص ڏسي ٿو نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي. ۽ ان ۾ نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم فرمودو هن کي ڪن ٿا ته هيئن ڪر هيئن ڪر هيئن ڪر حديث ٿي پئي نه پر ٻاهر وري هن حديث جي صحاح سته ٻين ڪتابن سان ملائيندو نبي جي ڪنهن فرمان سان منطبق ٿيو ته ڀلو ۽ جيڪڏهن ڪنهن سان مخالف ٿيو ته خواب واري حديث کي ڇڏي ڏبو ڇو ته ماڻهو جو جيڪو قلب جو آئينو آهي سو ايترو صاف ناهي جنهن تي منعڪس ٿيو آهي فيض رسول جو متان اهو منڪدر ۽ ميرو ٿي پيو هجي هن هڪڙي ڳالهه سمجهي آهي جيئن صورت نبيء جي خواب ۾ ڪن شخصن کي ڪهڙي ڏسڻ ۾ اچي ڪن کي ڪهڙي ڪن کي شرع جي مطابق ڪن کي شرع جي مطابق نه پر هوندي رسول جي صورت آهي اهو رائي جي قلب جي روشنيء جو قصور آهي اکين جي مٿان عينڪ چاڙهيو ڏسو ته ملڪ سائو لڳو پيو آهي. حالانڪ ملڪ ته سائو ڪونهي، ڪک پن سائو. اهو رائيء جي نه پر ان جي مٿان جيڪو چشمو اک تي چڙهيو آهي، انهي جو اثر آهي. اهڙي طرح قلب ڪنهن ماڻهو جو جيڪڏهن هوندو ايترو پوء جهڙو رنگ وٺي. تنهنڪري وليء جو جيڪو قلب ٿيندو، انهي جو رنگ پنهنجو آهي. انهي تي جيڪا شيء ڪشف جي صورت ۾ نظر به اچي، جيڪڏهن شرع جي مطابق آهي ته پوء اها چڱي آهي، جيڪڏهن شرع جي مطابق ناهي ته پوء سٽي ڇڏبي. اهو آهي فيصلو. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اسان انهن ملائڪن جي مٿان نظر ڪئي آهي ته منهنجو پيغام انهن رسولن وٽ پهچايو، هڪڙي معنيٰ، ۽ ٻيو ته اسان ڄاڻون ٿا ته اهو جيڪو پيغام رسولن کي اسان پهچايو، اهو پنهنجي قوم تائين هنن پهچايو ان قد ابلغوا جي جو ضمير ملائڪه ڏي ورايو جيڪي آڻيندڙ آهن قرآن جا يا رسول ڏي ورايو جيڪي پهچايل آهن قرآن جا الله تعاليٰ ٻنهي کي ڏسي ٿو ته هنن پنهنجو پيغام رسولن تي پهچايو رسولن پنهنجو پيغام قوم تي پهچايو الله تعاليٰ اهو ڏسي ٿو هر ڪنهن جي انداز کي ڳڻي ٿو

روايت ۾ آهي ته حضور انور صلي الله عليه وسلم تي جڏهن پهرين قرآن شريف نازل ٿيو وحي الٰهي جي بوجه ۽ وزن سبب سندن ڦڻيون ڦرڪڻ لڳيون ۽ پاڻ گهر آيا. الله جي قرآن جو وزن فرمايو زملوني زملوني منهنجي مٿان ڪو ڪپڙو وجهو ڪپڙو پائي سمهي پيا جيئن ٿڌ جي ڪيفيت هوندي آهي اهڙي طرح حضرت خديجه سانئڻ رضي الله تعالي عنها نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم تي ڪپڙو وڌو ۽ پاڻ جڏهن قرار ۾ آيا ته ورقه بن نوفل ڏانهن کين وٺي وئي ورقه بن نوفل اهو هڪڙو بزرگ هيو سندن سئوٽراڻ منجهان جاهليت جي زماني ۾ هو مذهب جي شوق ۾ نصارو ٿيو هو ۽ تنهن وقت ۾ قريب مذهب اهو ئي هيو اسلام کان گهڻو اڳي ان مذهب جي عمل ۾ ۽ عبادت ۾ انهيء طريقي سان مصروف هوندو هيو. ڪجهه الاهي ڪلام جيڪو هن کي ٻڌڻ ۾ ايندو هو، اهو عربيء ۾ ڪري ماڻهن کي سمجهائيندو به هيو. بهرحال هڪڙو پنهنجي وقت جو دور جو صالح شخص بزرگ هو. ان وٽ حضرت خديجه سانئڻ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن کي وٺي وئي. بيبي صاحبه جي انتهائي شفقت هوندي هئي رسول الله صلي الله عليه وسلم تي عمر ۾ به وڏي هئي. انهيء چيو ته اهو ناموس آ جو توهان ڏي آيو آهي، ناموس، ناموس جبرائيل عليه السلام کي چئبو آهي. ڪاش جي مان جوان هجان يا ليتني ڪنت جذعا ڪاش جي مان جوان هجان ها ته مان تنهنجي نصرت ڪريان ها جڏهن تنهنجي قوم توکي تنگ ٿي ۽ پنهنجي ڳوٺ منجهون ڪڍندي اهڙو دور هئي فرمائيس او مخرجي ڇا مون کي ڪڍندا به فرمائي ته جنهن به ان قسم جي قوم کي دعوت ڏني آهي ته قوم ان کان بيزار ٿي ان سان دشمني ڪندا ٻه ٽن ڏينهن کان پوء ويچارو وفات ڪري ويو پوء حضور احمد صلي الله عليه وسلم جن تي ڪجهه وقت وحي الاهي به بند ٿي ويو بهرحال طبيعت ۾ آهستي آهستي ان قول سخت جو جي سهپ اچي وئي طبيعت ۾. اها مزمل سورت پوء لٿي آهي. ان ۾ لقب نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي اهو ڏنو ويو جيڪو طبيعت جي تسليء لاء پاڻ اختيار ڪيو زملوني زملوني ٽپڙ وجهجو منهنجي مٿان ٽپڙ وجهجو

معنيٰ ڪپڙو ويڙهيندڙ، ڪپڙي ۾ ويڙهجي پوندڙ، اها لفظ جي معنيٰ آهي. ٻي هڪڙي روايت آهي، ان ۾ اچي ٿو، قريش دار الندوه ۾ ويٺا. هن جي مجلس جي جاء هوندي هئي. صلاح مصلحت ڪندا هئا وڏا انهن جا امير ۽ سگهڙ سمجهدار ان وقت جا جيڪي ماڻهو حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جي متعلق مشورو ڪيائون ته هن جي لاء ڪو مناسب لقب تجويز ڪجي. ڪنهن چيو ته هن کي ڪاهن چئجي. ڪاهن چئبو آهي انهي شخص کي جنهن ڏانهن جن اچي اچي هن کي ڪي ڳالهيون ٻڌائي پوء وري ماڻهن کي اهو ڳالهيون ٻڌائي. اڄوڪي اصطلاح ۾ جنهن کي ڀوپو چئبو آهي. ڪن چيو جادوگر چئوس. ڪلام ڏاڍو تاثير وارو اٿس جيئن جادو اثر ڪندو آهي ۽ ماڻهو قائل ٿي پوندا آهن هن جو ڪلام ٻڌي ماڻهو قائل ٿي پون ٿا مڃين ٿا جادوگر چئجيس. ٻين چيو ته هي ڪنهن به تدبير ۽ صلاح ۽ سوچ کي ڏسي ئي ڪونه ٿو. ڪا رواداري قوم جي، ڪا رعايت امير جي، ڪنهن ننڍي وڏي جي سا ڪانهيس. جيڪي اچيس سو سو چئي ٿو ڏي. نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن ته الله جو قرآن ٻڌائيندا هئا. انهي ۾ ڪنهن جي رعايت ڪجي. چيائون مجنون چئوس. آخر ۾ ساحر جي طرف سڀني جو رجحان ٿيو ته مجنون ڪيئن چئبو، ايڏو سمجهدار، عاقل، ايڏي رواداري ڪندڙ، قدر خلق خدا جي خدمت، عزت ۽ انهي ماڻهو کي مجنون ڪيئن چئبو؟ مجنون لاتعلق ماڻهو هوندو آهي. جادوگر ڪوٺيونس جادوگر ماڻهن سان ميل جول وارو به هوندو آهي. هن جي ڪلام ۾ تاثير به هوندو آهي. پاڻ کي جڏهن اها خبر پئي ته هنن اهڙي قسم جا لقب ٺاهيا آهن ۽ لقب لاٿا آهن، اهڙو فيصلو ڪيو اٿن ته ڪجهه طبيعت ۾ غم پيدا ٿيو ته الله جي قرآن ٻڌائڻ واري کي اهڙا لقب لڳائڻ ايڏي بي حسي قوم ۾ مايوس ٿي گهر ۾ ڪپڙو پائي اچي سمهي پيا سوچ ۽ غم ۾

انهي جا لوازم ۽ شروط بيان ٿيل آهن. گويا هيء سورت ان شخص جي سورت آهي، جيڪي فقيرن جو لباس پهرن ۽ ۽ پاڻ کي فقيرن هلائڻ ۾ رکڻ جي ڪوشش ڪن ان کي چئبو آهي مزمل معنيٰ چادر ڍڪڻ وارو چادر ۾ ويڙهيل ڪشادو ڪپڙو پنهنجي جسم تي ويڙهي ڇڏجي. حضور انور صلي الله عليه وسلم جن رات جو جڏهن اٿندا هئا نماز تهجد تي قرآن شريف جي تلاوت ۾ ته هڪڙو ڪپڙو هوندو هو ٿلهو اهو ويڙهيندا هيا بدن سردي کان محفوظ رهي. وضو ۽ نماز ۾ ۽ انهيء چرپر ۾ ٿڌ جو اثر جسم تي نه پوي ته اهڙي هڪڙي شخص کي جيڪو راتين جو اٿي ۽ پنهنجي طبيعت جي مقابلي ۾ جيڪا سردي اچي ٿي ان جي حفاظت ڪري ۽ الله جي عبادت ۾ بيهي رهي چادر ويڙهيندڙ شخص الله جي عبادت ۾ مصروف شخص ان جي لاء اهو عنوان اختيار ڪيل آهي عبادت ۾ به سر ڪريو پوء ڪيترو وقت اها رات جي عبادت ڪجي جيڪو شخص انهي دڳ ۽ انهي رستي جو راهوار آهي تنهن کي رب تبارڪ و تعاليٰ جي عبادت ۾ رات جا ايترا حصا وڌ ۾ وڌ ۽ گهٽ ۾ گهٽ ڪرڻ گهرجن. مصروف عبادت ۾ رهڻ گهرجي. اهو جيڪو انهيء راهه جو راهوار ۽ انهيء رستي ۾ هلندڙ آهي، جيڪو بزرگان دين جو رستو آهي، جيڪو صوفياء ڪرام جو رستو آهي، جيڪو الله وارن جو آهي. حضرت شاهه صاحب عبدالعزيز محدث دهلوي اهڙي شخص جي لاء اهي شرط رکيا آهن، قرآن جو پڙهڻ، رات جو اٿڻ ڳرو آهي اها سهپ ڪرڻ، رات جو ڪيترو وقت عبادت ڪرڻ، وري ڏينهن جو مصروفيات، ماڻهن سان ملاقات، دين سيکارڻ سمجهائڻ، اهي خرقه پوشي جي شرائط منجهان هڪڙا شرط آهن جيڪي انسان کي ڪرڻا آهن اهو به شاهه صاحب لکيو آهي. بهرحال الله تبارڪ وتعالي حضور انور صلي الله عليه وسلم کي مزمل جو لقب ڏنو معنيٰ چادر ڍڪڻ وارا هڪڙي معنيٰ اها ڪئي اٿن لغت ۾ زميل زمل زاملت

مزمل معنيٰ پنهنجي بار کي برابر رکڻ وارو. ڪجاوي تي هڪڙو ماڻهو هڪڙي پاسي ۾ ويهندو ته اٺ اٺ جي مٿان بار پاسيرو ٿي پوندو. تنهنڪري خواهي نخواهي ٻئي ماڻهوء کي ويهارڻو پوندو ته وزن برابر ٿئي. اٺ جي پٺيء تي آساني ٿئي. مزمل معنيٰ پنهنجي بار کي.

جيڪو ساٿي بڻائيندو ۽ پنهنجي تحريڪ ۾ ٻين کي شريڪ ڪندو، اهڙي هڪ ڪارڪن جي لاء، اهڙي هڪڙي اڳواڻ جي لاء رات جو اٿڻ، عبادت ڪرڻ، قرآن ٺاهي پڙهڻ ۽ قرآن پاڪ جي وزن کي چڱي طرح کڻي هلڻ اهو شرط ۾ داخل آهي. تحريڪ جي ماڻهن کي اهو لازمي آهي ته قرآن پاڪ سان تعلق رکن. ۽ هيء ڳالهه به سمجهه ۾ اچي ٿي ته جيڪي شخص الله تبارڪ وتعاليٰ جو قرآن ڇڏي ۽ پوء ڪنهن تحريڪ ۽ قوم جي اڳواڻي ڪندا، هڪڙي قوم جي اڳواڻي به نه ڪري سگهندا زياده ته بين الاقوامي اڳواڻ بڻجن، اهو پوء گمراهه شخص آهي، انهيء کي هڪ قوم جي اڳواڻي به نصيب نه ٿيندي. زياده ته بين الاقوامي ڪو مهندار هجي. يا ايها المزمل منجهان اها ڳالهه به سمجهه ۾ اچي ٿي پوء ٿو اچي قم اليل رات جو اٿ تهجد ۾ اٿ اي تهجد فيه وتعبد

ننڊ ڦٽو ڪري ڪيترو وقت هن سورت جون جيڪي آيتون آهن پهريون پوئين آيت کان سواء باقي اهي اڳ ۾ لٿيون پوئين آيت سڄو سال پوء لٿي آ معنيٰ هن قسم جو اٿڻ ۽ عبادت ڪرڻ سڄو سال صحابه ڪرام ۽ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن التزامي طور ورتو، لازم ڪري ورتو، حتيٰ ڪه سندن قدم مبارڪ ۽ صحابه جا قدم مبارڪ سڄي ويندا ها. ننڊ جي ڪري ننڊ نه ڪرڻ سبب اکيون بيتاب رهنديون هيون. اهو خطرو هوندو هيو ته متان ٻه حصا رات جا يا اڌ رات جو يا ٽيون حصو رات جو اسان پورو ادا نه ڪري سگهيو آ، ڇو ته وقتن جي پابندي رات جو عابد ماڻهو کي ڪهڙي خبر ته ڪيتري آ. وقتن جو مقرر ڪرڻ اهو به مشڪل هيو. رات انڌيري، جيترو وقت ماڻهو ان رات جا حصا ڏسي ۽ ان کي سنڀالي ۽ ستارن تي ان جو حساب ڪري، اهو وقت وري عبادت کان غافل

قم اليل، رات ڀر اٿ، پهرين حڪم آ ته سڄي رات اٿي عبادت ڪر، قم اليل، ال معنيٰ سڄي رات، پوء استثنيٰ ٿي، مگر الا قليلا مگر ٿورو، مطلب ان جو هي ٿيو قليلا جو ته هميشه راتيون اٿ پر ڪي راتيون نه اٿ هڪڙي معنيٰ اها آهي. ٻي معنيٰ هن جي آهي ته ڪجهه رات جو حصو اوجاڳي کان رهائي ڇڏ، معنيٰ ان ۾ آرام ڪر پر اهو قليل جيڪڏهن ڪنهن رات اتفاق نه ٿيو اٿڻ جو ته معاف آهي اڪثر مفسرن ائين چيو آهي، الا قليلا جو مطلب اهو ۽ ٻين جو خيال آهي ته رات جو الله جي عبادت ۾ بيٺا رهو ٿورڙو حصو آرام ڪريو ٻه معنائون ٿيون ڪا رات رهجي وڃي يا ڪو حصو رات جو هميشه رهجي ته پوء معاف آ يا ڪا رات اوچتو رهجي وڃي ته به معاف آهي. ٻه معنائون ٿيون انهيء جون الا قليلا جون. پوء جيڪو الا قليلا آهي تنهن جو تفسير آهي نصفه معنيٰ اڌ رات جو باقي اڌ ڇڏيو.

اٿ اڌ رات جو يا اڌ کان ڪجهه گهٽاء هتي ٽي اکر آيل آهن زياده زائد ناقص ۽ اڌ زائد ۽ ناقص ۽ اڌ اهو تقسيم ٿو ڪري رات کي ٽن حصن ۾ اڌ ته ٿيو اڌ، اڌ کان زائد، اهو ٿئي وڃي ٽيون حصو، ڇڏيڻو باقي ٻه حصا، ٻه حصا ٿيندا وڃي رات جا اٺ ڪلاڪ، ٻارهن جا ٻه حصا اٺ. يا انهيء اڌ کان اڃا به گهٽاء، هڪڙو حصو ڪر، معنيٰ چار ڪلاڪ، چار، ڇهه، اٺ، اهو وڃي حساب بيٺو. عبادت ڪريو رات جي چار ڪلاڪ، ڇهه ڪلاڪ، اٺ ڪلاڪ، قليل باقي هن جي مقابلي ۾ جيترو وٺو. ڇهن ڪلاڪن جي مقابلي ۾ ڇهه ڪلاڪ قليل، اٺن ڪلاڪن جي مقابلي ۾ چار ڪلاڪ قليل، چئن ڪلاڪن جي مقابلي ۾ اٺ ڪلاڪ قليل ڄڻ واقعي ۾ قليل نه آهي پر مقابلي جي لحاظ کان ورتل القرآن ترتيلا ۽ قرآن کي کولي کولي پڙهه صاف

ان ۾ ته ڪمي ڪا نه. هاڻي ڏينهن ته ٿيو سڄو ٻارهن ڪلاڪ، ان ۾ رات جو اڌ به ملايو، ٿي پئي ارڙهن ڪلاڪ، باقي بچيا ڇهه. معنيٰ ڇهه ڪلاڪ ماڻهو محنت آرام ڪري سگهي ٿو چوويهن ڪلاڪن ۾. يا انهيء ۾ ٻه ٻيا به وجهوس، جي ٻه ثلث ٺهي پون، پوء ٿين ويهه ڪلاڪ، معنيٰ چار ڪلاڪ آرام ڪرڻو پوي، ويهه ڪلاڪ محنت. يا ٻه ڪلاڪ ارڙهن مان ڪڍو، پوء ٿين ڦري سورهن، اٺ ڪلاڪ آرام، سورهن ڪلاڪ محنت. اهي ٽي درجا رکيل آهن وقت جي نزاڪت. جي بنياد تي جيڪڏهن ڪم جي شدت آهي ۽ ابتدائي ڪم آهي ته پوء ويهه ڪلاڪ ڪم ڪرڻو آهي جيڪڏهن درمياني حالت آهي ته ارڙهن ڪلاڪ جي اڃا به تسلي جهڙي حالت آهي ته پوء سورهن ڪلاڪ ڪم ڪرڻو آهي اهو مطلب ٿو ٿئي ڇو ته ڏينهن سڄي جو ته ٺهيو معاملو باقي ان ۾ جيڪو قيلولو آهي ان قيلولي کي ٿورڙو وزن آ. انهيء قيلولي ۾ ڪلاڪن جا ڪلاڪ ننڊ ڪانه ٿيندي آ نه ڪو آرام ٿيندو آ. ماڻهو اکيون ٻوٽيون ٿورڙو تسلي ٿي قيلولو ٿي ويو. اهو مسنون آ. اهو ان وقت کي ڪونه ٿو وڃائي. ڇو ته ادنيٰ جو اکر سڀني تي شامل ٿئي هڪڙي قرائت ۾ ۽ ثلثين تي شامل ٿئي ٻيء قرائت ۾. ان جو بيان مان ٿورڙو اڳڀرو ڪندس هلي. تنهن ڪري اهو ادنيٰ وڃي قيلولي تي پوندو. الله ٿو ڄاڻي پنهنجي مراد کي. بهرحال جيڪي اڳواڻ آهن تحريڪ جا ماڻهو انهن کي ايتري محنت ڪرڻي آهي ۽ جنهن ملڪ ۾ ان محنت جا ڪم ڪندڙ ماڻهو لڀندا ۽ اهڙي حڪومت جيڪڏهن قائم ٿي پوندي ته پوء فاتح فاتح حڪومت آهي صحابه ڪرام تڏهن فاتح رهيا ڇو ته هنن جي محنت تمام وڏي هئي ۽ اهڙي محنت جو نتيجو فتح آهي. جيڪڏهن وڏي محنت آهي ته فتح ئي فتح آ. وچٿري محنت آهي. تڏهن به فتح پر درمياني حالت ۽ جيڪڏهن گهٽ محنت آ جيڪو ٽيون درجو محنت جو آ پوء ان ۾ الحرب سجال ٿي پوندو ڪڏهن هو موقعو ڀري ويندا ڪڏهن هي بدر جو جيڪو موقعو هو سو پهرين درجي جو موقعو آهي ۽ احد جي موقعي ۾ الحرب سجال جي ڪيفيت ٿي جو ڪجهه صحابه ڪرام کي تڪليف اچي وئي درمياني تون اعتدالي حالت آهي هيء ڳالهه ياد رکڻ کپي اهڙي حڪومت جيڪا رات ڏينهن پنهنجي قوم جي خدمت ۾ اسلام ۽ دين جي محنت ۾ لڳل آهي انهي قوم جي مٿان انهي حڪومت جي مٿان ٻي حڪومت اک کڻي ڏسي نه سگهندي جيڪڏهن اهڙي محنت وارا ماڻهو هوندا ته ۽ جيڪڏهن انهي محنت کان قوم هلي وئي ٽنهي قسمن جي محنت نه لڌي آهي ته پوء ٻيون حڪومتون لالچائينديون ۽ تمنائن جون نظرون ڪنديون ته اسان جيڪر انهن تي قبضو ڪريون ان کي پنهنجي فرمانبردار بڻايون ڇو ته ملڪ جا ماڻهو آرام پسند ٿيا رفاهيت پسند ٿيا الله تعالا ٿو فرمائي ذرني والمڪذبين اولي النعمة اهي جيڪي قرآن کي ڪوڙو ڪندڙ آهن ۽ آرام ۾ وقت گذارين ٿا، اسان انهن کي ڇڏ ته نبرئون. سمجهه ۾ آيو ته اهي ماڻهو ڪامياب نه ٿيندا. جيڪڏهن ڪنهن ملڪ ۾ ڪنهن قوم ۾ ڪنهن جماعت ۾ اڪثريت اهڙن ماڻهن جي ٿي ويندي ته پوء جماعت کي نقصان آهي. اهڙا ٽوڊي قسم جا ماڻهو. جيڪو ٽنهي قسطن منجهان ڪنهن به قسط جا علمبردار نه آهن، کڻندڙ نه آهن، انهيء کي بار نه ٿا کڻن عبادت جو ۽ محنت جو، ته پوء اها جيڪڏهن جماعت آ ته زوال پذير آ، جيڪڏهن حڪومت آ ته به زوال کائيندي، جيڪڏهن عبادت آ تڏهن به عبادت ايترو متاثر نه ڪندي انهن شخصن کي.

الله جو ذڪر باقي ڪرڻو آهي. جيڪو وقت فراغت جو آهي ان ۾ الله جو ذڪر ڪرڻو آهي نماز کان پوء تڏهن احسان جو درجو حاصل ٿيندو تعبد ربک ڪانڪ تراه ان لم تڪن تراه فانه يراک عبادت ڪر الله جي اهڙي طرح جو تون ڏسيس ٿو پنهنجي رب کي هميشه پيو ڏس ڀلا دنيا ۾ ڪا ٻي شيء ڏسڻ جي لائق به آهي ڇا جڏهن ٻانهي جي خالق تي نظر نه پئي ته پوء باقي ٻي ڪهڙي شيء اٿس ڏسڻ جي؟ تڏهن اچي ٿو ته تعبد ربک ڪانڪ تراه ڏس الله تعاليٰ جي عبادت ڪر اهڙيء اهڙيء طرح جو پيو ڏسين. ان لم تڪن تراه جي نٿو ڏسين فانه يراک پوء اهو ته توکي ڏسي ٿو. پنهنجو اٿڻ پنهنجو ويهڻ رب جي نگاهه ۾ ڪر. ائين سمجهه ته مان الله جي آڏو پيو ٿو اٿان ويهان. پر مان نٿو ڏسان هو ڏسي ٿو. ان وقت ۾ انسان ادب ۽ ضابطو پنهنجي هٿان نه وڃائيندو. ذڪر تحصيل احسان جو اهو ذريعو آهي ۽ اهم جزو آهي تقويٰ جي لاء. ڇو ته معنائون آهن ٻه، هڪڙو خدا جو مشاهدو. الله جي ذڪر سان خدا جو مشاهدو ٿيندو، ذات جو مشاهدو ٿيندو. اهو مقام پهريون. ٻيو مقام آهي تقويٰ جو، اهو ماڻهو پرهيزگار ٿي پوندو. گناهه آڏو ايندس ته ڀڄي ويندو، خدا ياد ايندس، چوندو ته مان الله جي آڏو بيٺو آهيان، اهو گناهه ڪيئن ڪبو؟ ته ذڪر جا اثر ٻه، يا ته ملاحظو خدا جو، مشاهدي جي حيثيت ۾ جو ڄڻ ڏسي ٿو رب کي يا ملاحظو الله جو ان حيثيت سان جو هو ڏسيس ٿو. اهي ٻه مقام حاصل ٿين جماعت کي. معنيٰ کي ڏسو. يا ايها المزمل اي ڪپڙي ويڙهڻ وارا، اي چادر پائڻ وارا، اي ساٿي بڻائڻ وارا! رات ڀر اٿ، مگر ٿورو وقت، اڌ انهيء جو يا ان کي گهٽاء. او انقص منه قليلا يا ان کي اڃا گهٽ ڪر يا ان کي وڌاء.

ايڏي قرآن کي ڪيئن منهن ڏبو، ڪيئن ڪم ڪبو. حضرت زيد بن ثابت انصاري آهي اهو ٿو روايت ڪري ته هڪ دفعي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن سان مان بي تڪلف گڏ ويٺو هوس جو سندن گوڏي جو طرف منهنجي گوڏي تي هيو اي قرآن شريف نازل ٿيو، ايڏو وزن نبيءَ تي پيو، ايڏو پيو جو منهنجي ڄنگهه اها ڀڄي پئي هيٺئون نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي گوڏي جي هيٺئون جو سخت انتهائي صبر ۽ پوري سڪون سان وقت گذاريم ته جيئن دانهن بانهن نه ڪجي. او جڏهن وحيء جو بار لٿو نبي سائين ته جبرائيل عليه السلام جيڪو آڻڻ هو نياپي جو اهو پورو ٿيو تڏهن مون تان وزن لٿو. ٻي روايت ۾ اچي ٿو ته سندن ڏاچي ناقه قصويٰ هلندي هلندي جيڪڏهن اٺ تي اهو قرآن شريف نازل ٿيندو هو نبي سائين جي مٿان ته ڏاچي سڄي هيٺ جهڪي ويندي هئي ڪمر هن جي صفا ڄڻ هيٺ لهي ويندي هئي شدت سان ڏاچي بيهي رهندي هئي ته ظاهري طرح سان به انهي ۾ وزن آهي ته باطني طرح سان به وزن آهي باطني طرح سان هي ته پوري بين الاقوامي قيامت تائين پروگرام آهي

سڀني دينن تي غالب ڪرڻ وارو هي قرآن آهي جو پنهنجو غلبو رکي پوءِ غلبو ٻه قسم هڪڙو ٿيندو آهي ڪيف ۾ ٻيو ڪم ۾ ڪيف چئبو آهي نموني کي ڪم چئبو آهي وزن ۽ مقدار کي نمونو قرآن پاڪ جي علم جو ۽ ڪيفيت جو ته ساري دنيا ۾ پهرين ڏينهن کان وٺي غالب آهي قرآن جي مقابلي ۾ ڪو به نه آيو اهو ته ان پهرين ڏينهن کان وٺي اڄ تائين آهي ڪنهن قرآن شريف جي ڪهڙي جملي کي ۽ مضمون کي ۽ پروگرام کي شڪست ڏني آ، فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءڪم من دون الله ان ڪنتم صادقين دنيا کي دعوت آهي ته توهان آڻيو قرآن جي مثال ڪو پيش ڪريو جملو ڪو حڪم احڪام پنهنجي زبان ۾ ئي پيش ڪريو جيڪو قرآن مان مفاد ٿو نڪري توهان جي انهي مضمون مان اهو مفاد نڪري.

اهي ڪيفيت ۾ غلبو، علمي غلبو جنهن کي چئجي، مناظري جو غلبو، مقابلي جو غلبو، علم جو غلبو قرآن جو، ٻيو آهي ڪم ۾ غلبو معنيٰ افراد دنيا جي اندر گهڻا ٿين، قرآن جا متحمل افراد گهڻا ٿين، سو اهي مڃيندڙ دنيا ۾ هن وقت ۾ سوا ارب ماڻهو آهن مسلمانن جو، جڏهن ته دنيا ۾ چار ارب مخلوق آهي. ماڻهن جي معنيٰ ان لحاظ کان ڪم ۾ مقدار گهٽ آ سوا ارب پوڻا ٽي ارب ٿيا وڃي ٻيا پوء ليظهره علي الدين ڪله ان لحاظ کان ناهي اهو هلي ٿيندو پوء جڏهن پويون وقت ٿيندو حضرت عيسيٰ عليه السلام جو دور ايندو الله تبارڪ وتعاليٰ انهيء ڪم جي انداز کي ان وقت پورو ڪندو هڪڙو ڪافر دنيا ۾ نه رهندو

ان ناشئة الليل رات جو اٿڻ هي اشد وطئا اهو سخت آهي قدم ۾ واقوم قيلا ۽ سڌو آهي قول ڪرڻ ۾ مضبوط آ قول ڪرڻ ۾ معنيٰ قول ماڻهو سهڻو ڳالهائيندو آ هتي الله جي قرآن کي چڱ طرح سمجهندو آ ان لڪ في النهار بيشڪ رات ڏينهن ۾ تنهنجي لاء شغل آهي گهڻو

حنيف معنيٰ هڪ طرف بس. ابراهيم عليه السلام کان وٺي اها ڳالهه هلي آ. مخلوقات سان جيڪي جائز علائق آهن اهي خدمت ۾ داخل آهن، ناجائز علائق آهن اهي خيانت ۾ داخل آهن.